SBS Radio ລາວ ລັດຊາວທ໌ອອສເຕຣເລຍລັອກດາວ ແຕ່ທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 19 ເດືອນ 11 ສາກົນເປັນຕົ້ນມາ ສຳລັບເປັນຢ່າງນ້ອຍ 6 ສັບປະດາ ແລະ ນີ້ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນລົງພາຍໃນ 8 ມື້ ທຸກຄົນໃນລັດຊ າວທ໌ອອສເຕຣເລຍຈຳຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ຍົກເວັ້ນສຳລັບກິດຈະການອັນຈຳເປັນ ຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວຈາກຄົວເຮືອນໜຶ່ງສາມາດໄປຊື້ອາຫານຄັ້ງໜຶ່ງຕໍ່ມື້ ໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະການການດູແລເດັກປິດຈາກແຕ່ວັນພະ ຫັດທີ 19 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ຍົກເວັ້ນນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງການການດູແລພິເສດ ແລະ ເດັກໆຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການອັນຈຳເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລປິດ ການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ນອກບ້ານ ແລະ ກິລາຖືກຕ້ອງຫ້າມ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ສະຖານທີ່ດູແລຄົນພິການເທົ່ານັ້ນ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບ End of Life Visit ການຢ້ຽມຢາມກ່ອນການສູນເສຍຊີວິດ ທຸລະກິດໃນດ້ານ Hospitality ການຮັບແຂກຮັບຄົນ ທຸກຢ່າງ ຮວມດ້ວຍ Take Away ແລະ ຮ້ານ ຂາຍອາຫານ Food Court ປິດ ການຜ່າຕັດທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກເລື່ອນມື້ ຍົກເວັ້ນສຳລັບການປິ່ນປົວ ແລະ ການຜ່າຕັດອັນຮີບດ່ວນ ຮ້ານ Supermarket ແລະ ຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າເປັນກວດ ເປີດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ກິດຈະການການແພດ ຮວມດ້ວຍກິດຈະກ ານສຸຂະພາບປະສາດກໍມີໄວ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະການສັດຕະວະແພດກໍມີດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນ ສະໜາມບິນ ການຂົນສົ່ງ Freight ແລະ ທະນາຄານ ໄປສະນີ ແລະ ຮ້ານປ້ຳນ້ຳມັນ